۽ جيڪو غير سندين دلين ۾ هوندو سو ڪڍي ڇڏينداسون، سندين ماڙين جي هيٺان واهيون پيون وهنديون ۽ چوندا ته سڀ ساراهه انهيء کي جڳائي جنهن اسان کي هن بهشت ڏانهن رستو لاتو، جيڪڏهن الله اسان کي هدايت نه ڪري ها ته ڪڏهن اسين هدايت نه لهون ها. بيشڪ اسان وٽ اسان جي پالڻهار جا پيغمبر سچ وٺي آيا ۽ سڏيو ويندو ته هي بهشت اوهان کي ڏنو ويو ان جا انهيء سببان اوهين وارث آهيو جو چڱائي ڪندا هيؤ.